ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ເພາະປະກອບດ້ວຍເຊວຫຼາຍເປັນພັນໆລ້ານເຊວ ທຸກໆເຊວມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊວປະສາດມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກເຊວທົ່ວໄປ ເພາະເຊວເຫຼົ່ານີ້ມີສ່ວນທີ່ຍື່ນອອກໄປເພື່ອສຳຜັດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊວອື່ນໆ ການສື່ສານລະຫວ່າງເຊວເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເພາະສານສື່ປະສາດທີ່ສະໝອງປ່ອຍອອກມາ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກເຊວໜຶ່ງໄປສູ່ອີ ກເຊວໜຶ່ງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງສ້າງອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍຈະຈະເລີນເຕັມທີ່ແລ້ວກໍຕາມ ສະໝອງຍັງຄົງພັດທະນາຕໍ່ໄປ ແລະ ຕ້ອງໃ ຊ້ເວລາດົນນານ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈວ່າ ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງແຍງດູແລອະໄວຍະວະນີ້ ດ້ວຍຄວາມພິຖີພິຖັນ ມີການຍອມຮັບກັນວ່າ ການພັດທະນາສະໝອງຂອງເດັກແດງໃນທ້ອງແມ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອາຫານທີ່ແມ່ກິນເຂົ້ າໄປ ຖ້າແມ່ກິນອາຫານດີ ສະໝອງຂອງລູກກໍຈະດີໄປດ້ວຍ ແຕ່ຖ້າແມ່ກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງສະໝອງຂອງເດັກ ກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເມື່ອເດັກນ້ອຍເກີດອອກມາ ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບ ສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ ສະໝອງຂອງເດັກຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ດັ່ງນັ້ນ ການພັດທະນາສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງ ຍິ່ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນສູ່ຄວາມເປັນເລີດ ເດັກນ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ເໝາະສົມ ທັງຊະນິດ ແລະ ປະລິມານ ຄຳຖາມກໍຄື ມີອາຫານບຳລຸງສະໝອງບໍ ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຮັບຄ ວາມສົນໃຈ ແລະ ມີການໂຕ້ຖຽງກັນມາດົນນານແລ້ວໄລຍະໜຶ່ງ ມີນັກເຄມີທາງສະໝອງບອກວ່າ ໃນສະໝອງມີທາດໂປແຕັດຊຽມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຈຶ່ງບອກວ່າອາຫານທີ່ກິນຄວນມີໂປແຕັດຊຽມສູງເພື່ອບຳ ລຸງສະໝອງ ຕໍ່ມາກໍພົບວ່າໂປແຕັດຊຽມມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ແຕ່ເປັນທາດຟົດສະຟໍຣັດຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບການພິສູດອີກວ່າບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ທີ່ແນ່ນອນກໍຄື ຄົນເຮົາເກີດມາພ້ອມກັບເຊວສະ ໝອງທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ເຊວເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ ການກິນອາຫານຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ເພີ່ມເຊວສະໝອງໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບວ່າເຮົາບໍ່ ໄດ້ໃຊ້ເຊວສະໝອງທີ່ຢູ່ທັງໝົດ ເຊວຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ ແລະ ຈະເສື່ອມໄປຕາມການເວລາ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະສາມາດໃຊ້ເຊວສະໝອງທີ່ຢູ່ທັງໝົດໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນສານອ າຫານທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງສະໝອງໄດ້ແກ່ນ້ຳຕານ ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງເຊວສະໝອງ ຖ້າລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ ຫຼື ຕ່ຳເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງ ເຊວສະໝອງຜິດປົກກະຕິໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ການຮັກສາລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີ ເປັນພະລັງງານທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສະໝອງ ເຮັດໃຫ້ເຊວເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີ ນັກວິທະຍາສາດພົບວ່າການສັ່ງການຂອງ ສະໝອງຈະຕ້ອງອາໄສສານສື່ປະສາດເພື່ອມີປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ ເຊິ່ງມີຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດສານເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ການສື່ສານຕິດຂັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໄດ້ ວິຕາມິນອີເປັ ນສານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊວສະໝອງມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກໄດ້ດີ ອາຫານທີ່ໃຫ້ວິຕາມິນອີໄດ້ແກ່ ພືດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຖືກຂັດສີ ເຊັ່ນ ເຂົ້າກ້ອງ ວິຕາມິນອີຍັງມີຢູ່ໃນປາຍເມັດເຂົ້າ ແຕ່ໜ້າເສຍດາ ຍທີ່ຖືກເຄື່ອງສີສີອອກໄປຈົນໝົດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນຫັນມາກິນເຂົ້າກ້ອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ສ່ວນອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານຂອງສະໝອງບໍ່ຄ່ອງຕົວໄດ້ແກ່ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ເພາະຈະໄປເຮັດໃຫ້ເຫຍື່ອຫຸ້ມປ ະສາດແຂງໂຕ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະໝອງ ຖ້າເຮົາກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງ ແລະ ໄຂມັນສູງ ຮ່າງກາຍຈະບໍ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ໝົດ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສານຊະນິດໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ ສານສື່ປະສາດທຽມ ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຈະມີຜົນຕໍ່ສານອື່ນໆໃນສະໝອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ເພາະສະນັ້ນ ການກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງ ແລະ ໄຂມັນສູງ ຜະສົມກັບຄວາມຕຶງຄຽດ ເຮັດໃຫ້ເກີດສ ານຫຼາຍຊະນິດ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງຕິດຂັດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຊ້າລົງ ເຮັດໃຫ້ການທຳງານໄດ້ຮັບຜົນເສຍ ເພາະສະນັ້ນ ເຄັດລັບຂອງອາຫານສຳລັບສະໝອງກໍຄື ອາຫານທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ບໍ່ຖືກຂັດສີຈົນຂາວ ໄດ້ແກ່ ເຂົ້າທີ່ໃຊ້ແຮງງານຄົນຕຳ ລວມທັງໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ຫຼີກລ້ຽງການກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນຫຼາຍເກີນກວ່າຈຳເປັນ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ມີນ້ຳມັນຫຼາ ຍ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືເມັດຈິງໂກ ເປັນເມັດພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກສະໝອງເຊື່ອມທີ່ເນື່ອງມາຈາກບັນຫາເລືອດ ມີການພົບວ່າຄົນທີ່ກິນອາຫານເຈຕະຫຼອດ ຈະເປັນໂ ລກສະໝອງເຊື່ອມນ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ກິນອາຫານທົ່ວໄປ ຢ່າລືມເດີວ່າຄົນເຮົາຈະເກັ່ງກໍເພາະມີສະໝອງທີ່ດີ ສະໝອງສ່ວນໜຶ່ງເຮົາສືບທອດມາຈາກພໍ່ແມ່ ແຕ່ຖ້າບໍ່ນຳໃຊ້ກໍຈະເສຍໄປລ້າໆ ອາຫານສະໝອງທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ແນະນຳມານັ້ນ ເໝາະສົມສຳລັບທຸກເພດທຸກໄວ ແລ້ວເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍ ໆມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ແລະນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍມີແຜນການຂອງຕົນເອງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ຕ່າງກະຄິດ ແລະ ວາງແຜນຊີວິດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຕົວເອງ ຄົງບໍ່ມີໃຜທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໄປເປັນວັນໆໂດຍບໍ່ມີ ແຜນການ ນັກຮຽນກໍຕ້ອງວາງແຜນໃນການຮຽນຂອງເຂົາ ພໍ່ແມ່ກໍຕ້ອງວາງແຜນສຳລັບຄອບຄົວ ສຳລັບອະນາຄົດຂອງລູກໆ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານກໍຍິ່ງຕ້ອງວາງແຜນເພື່ອການຄ້າຂາຍ ຄົ ນທີ່ມີສະຕິປັນຍາບໍ່ສົມປະກອບເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດເຖິງແມ່ນຫຍັງ ເມື່ອເປັນຢ່າງນີ້ຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ເຮົາຕ້ອງຄິດວາງແຜນຊີວິດໃຫ້ດີ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດອີ່ຫຍັງ ການມີແຜນການໄວ້ຫຼາຍໆແນວ ແລະ ຫຼາຍໆທາງ ຈະເປັນການປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສະເໝີ ເໝືອນກັບບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານ ຫຼື ຜູ້ນຳປະເທດທີ່ເຂົາຄິດວາງແຜນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຫຼື ແຜນການສຸກເສີນ ພ້ອມສຳລັບເຫດການທີ່ຈະ ບໍ່ຄາ ດຝັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດກໍໄດ້ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນແຫຼະ ການວາງແຜນສຸກເສີນເພື່ອຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອຕົວເອງຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຕ້ອງລຳບາກເມື່ອເກີດມີບັນຫາຂຶ້ນ ພຣະເຈົ້າກໍເຊັ່ນດຽວ ກັນ ພຣະອົງຊົງມີແຜນການສຳລັບໂລກຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ພຣະອົງຊົງຕັດວ່າ ແຜນການທີ່ເຮົາມີໄວ້ສຳລັບເຈົ້າ ເປັນແຜນການເພື່ອທຳໃຫ້ເຈົ້າຮຸ່ງເຮືອງ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອທຳລາຍເຈົ້າ ເປັນແຜນການເພື່ອໃຫ້ ຄວາມຫວັງ ແລະ ອະນາຄົດແກ່ເຈົ້າ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ແຜນການທີ່ວ່ານັ້ນກໍຄື ພຣະອົງພ້ອມສຳລັບໂລກ ຫາກຈະເກີດເຫດການອັນບໍ່ເພິງປາດຖະໜາ ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ດີວ່າມະນຸດທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງຂຶ້ນມານັ້ ນຈະຫັນໄປເຊື່ອມານຊາຕານທີ່ມຸ່ງຫວັງເພື່ອຈະທຳລາຍກິດຈະການທຸກຢ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ ແຜນການນັ້ນກໍຄື ຈະມີຜູ້ມາໄຖ່ມະນຸດ ແລະ ໂລກໃຫ້ພົ້ນຈາກອຳນາດຂອງມານຮ້າຍ ພຣະເຈົ້າເຮັດຢ່າງນີ້ກໍເພ າະພຣະອົງຊົງຮັກມະນຸດທຸກຄົນທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຂຶ້ນມາ ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ໂລກນີ້ເປັນທີ່ຢູ່ອັນຖາວອນຂອງເຮົາທຸກຄົນ ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ມາໄຖ່ມະນຸດເອງ ໂດຍໃຫ້ເກີດມ າເປັນມະນຸດ ເປັນລູກຫຼານຂອງອາດຳ ແລະ ເອວາ ແລະ ແລ້ວສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຄາດການໄວ້ກໍເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອອາດຳ ແລະ ເອວາຫັນໄປເຊື່ອຄຳຫຼອກລວງຂອງມານຊາຕານ ເຂົາຈຶ່ງຫຼົງຜິດໄປຈາກພຣະເຈົ້ າ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາກໍຄືຄວາມຕາຍ ທັນທີນັ້ນເອງ ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າກໍກຳນົດໄວ້ກ່ອນເພື່ອການໄຖ່ມະນຸດກໍມີຜົນທັນທີ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກຊົນຊາດໜຶ່ງໄວ້ສຳລັບພຣະອົງທີ່ຈະມາເກີດເປັນມະນຸດ ໂດຍເລືອກຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຊື່ອພຣະອົງ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງ ເຂົາຊື່ອັບຣາຮຳ ຊື່ນີ້ແປວ່າບິດາແຫ່ງຄົນທັງຫຼາຍ ອັບຣາຮຳເປັນຄົນເຊື້ອຊາດຮິບຣູ ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງເອີ ຊຶ່ງຢູ່ໃນປະເທດອີຣັກໃນປະຈຸ ບັນ ຕໍ່ມາເຂົາໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ທີ່ໃໝ່ ເພື່ອໄປຍັງແຜ່ນດິນໃໝ່ທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ເຂົາໄປ ເພື່ອໄປຕັ້ງພື້ນຖານ ຄືແຜ່ນດິນທີ່ຮຽກວ່າຄານາອານ ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້ຄືທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດອິດສະຣາເອວ ແລະ ປະເທດໃກ້ ຄຽງ ລູກຫຼານຂອງອັບຣາຮຳທີ່ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ໃຫຍ່ໂຕຄືຢາໂຄບ ຫຼື ອີກຊື່ໜຶ່ງຄືອິດສະຣາເອວ ເຂົາໄດ້ອົບພະຍົບເຂົ້າໄປຢູ່ໃນປະເທດອີຢິບຈົນກາຍເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຄົນອີຢິບຫວາດກົວວ່າຈະເປັ ນບັນຫາທາງດ້ານການເມືອງ ໃນທີ່ສຸດຈຶ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຄົນອິດສະຣາເອນເປັນທາດຮັບໃຊ້ງານ ໂມເຊດຜູ້ນຳທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກໄວ້ ໄດ້ນຳຄົນອິດສະຣາເອນອອກມາຈາກປະເທດອີຢິບເພື່ອຕັ້ງຊາດຂຶ້ນໃ ໝ່ ຕໍ່ມາໄດ້ຕັ້ງເປັນປະເທດທີ່ມີກະສັດປົກຄອງ ກະສັດເດວິດ ຫຼື ດາວິດໄດ້ຂະຫຍາຍອານາເຂດ ແລະ ສ້າງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ກະສັດອົງຕໍ່ມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ້ອງລົ້ມລະລາຍ ຈົນຕົກເປັນເມືອງຂຶ້ນຂອ ງຊົນຊາດອື່ນ ຈົນກະທັ້ງເມື່ອ 2,000 ກວ່າປີທີ່ແລ້ວ ຕົກເປັນເມືອງຂຶ້ນຂອງປະເທດໂຣມັນ ເວລານີ້ແຫຼະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງມາເກີດເປັນມະນຸດ ຕາມທີ່ພະຍາກອນໄວ້ເມື່ອຫຼາຍພັນປີວ່າ ພຣະອົງຈະມາເກີດຢ່າງຖ່ ອມຕົວ ເກີດຈາກຍິງສາວບໍຣິສຸດໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນໝູ່ບ້ານນ້ອຍໆ ຊຶ່ງເຄີຍເປັນບ້ານເກີດຂອງກະສັດດາວິດ ແລະ ເປັນເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວວ່າ ເມື່ອເຖິງກຳນົດ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາປະສູດຈາກຄັນຂອງຜູ້ຍິງ ເພື່ອໄຖ່ຄົນທັງປວງ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິດທິເປັນບຸດຂອງພຣະອົງຢ່າງສົມບູນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳ ເລັດໄປແລ້ວ ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ມາບັງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ໄຖ່ບາບໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ ນຳເຮົາກັບໄປຫາພຣະເຈົ້າໄດ້ອີກແລ້ວ ຈາກນັ້ນພຣະອົງໄດ້ກັບໄປສູ່ສະຫວັນນະສະຖານ ຂະນະນີ້ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ໃນສະ ຫວັນ ແຜນການຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າກໍຄື ພຣະເຢຊູຈະກັບມາໂລກນີ້ເພື່ອຊຳລະໂລກນີ້ອີກໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ເປັນສະຫວັນຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ ແລະ ຊີວິດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຕາຍທີ່ເສຍໄປນັ້ນ ພຣະອົງຈະປະທານແກ່ເຮົ າທຸກຄົນ ແຜນການນີ້ຈະສຳເລັດອີກໃນບໍ່ຊ້າ ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງຈາກລາຍການຂອງພວກເຮົາອີກຕໍ່ໆໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເ ນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

lao@awr.org ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈ ະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມມາຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນ ຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່
ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະຂ້າພະເຈົ້າທັດສັນຍາ